ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ເນື່ອງຈາກວ່າວັນອັງຄານທີ 14 ຈະມາເຖິງນີ້ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ເພາະສະນັ້ນ ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງທີ່ເໝາະສົມກັບວັນດັ່ງກ່າວນີ້ມາສະເໜີ ທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະ
ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ວັນໜຶ່ງກ່ອນວັນວາເລນທາຍ ຫຼື ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກນີ້ ກໍຕ້ອງພິເສດແດ່ ວັນນະສອນຫວັງວ່າຫຼາຍໆທ່ານຄົງຈະພ້ອມແລ້ວໃນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ ມີທັ ງກຸຫຼາບ ດອກໄມ້ຊໍ່ງາມ ຮວມທັງຊັອກໂກແລັດ ຂະໜົມ ຂອງຕ້ອນຕ່າງໆນານາ ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ຄົນຮັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫວານໃຈ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ບັງເກີດເກົ້າ ລູກເຕົ້າ ແລະ ວົງສາຄະນາຍາດ ວັນນະສອນຈຶ່ງຂໍຖືໂອ ກາດນີ້ ຈັດເພງທີ່ມີຄວາມໝາຍດີໆມອບໃຫ້ແຟນລາຍການທຸກໆທ່ານ ເພງນີ້ພິເສດແດ່ ເພາະວ່າຫາກໍໄດ້ຮັບຈາກເຈົ້າຂອງຜູ້ປະພັນ ເຈົ້າຄຳພາຍ ກຸນລະວຸດ ຈາກເບລຈຽມ ແລະ ເຈົ້າຂອງສຽງກໍຄືສິນລະປິນ ສາວ ເຕ ສັກດາ ຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ວັນນະສອນຄິດວ່າແຟນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງພວກເຮົານີ້ພິເສດ ເພາະວ່າໄດ້ຟັງເພງນີ້ກ່ອນຜູ້ໃດໃນໂລກ ເພາະວ່າເພງຊຸດນີ້ຈະອອກວາງຕະຫຼາດໃນ ວັນເສົາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເອົາ ຜູ້ໃດເປັນແຟນເພງຂອງເຕ ສັກດາ ກໍຂໍຊວນເຊີນຈັບຈອງເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ ແລະ ຂໍເຊີນໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍວ່າ ເພງປະຕູໃຈນີ້ຈະມ່ວນຫູ ເຂົ້າກັບບັນຍາກາດໃນຊ່ວງວັນແຫ່ ງຄວາມຮັກ

ເປັນບົດປະພັນຂອງເຈົ້າຄຳພາຍເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງເພງນີ້ວັນນະສອນຄິດວ່າມັນຊ່າງເໝາະສົມກັບຊ່ວງວັນວາເລນທາຍນີ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບເພງນີ້ ກິນເຂົ້າໄປ ເຄົ້າສຽງເພງມ່ວນໆນີ້ໄປ
ເອົາຄວາມຮັກໄວ້ວາງໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ

Endless Love ທີ່ຂັບຮ້ອງໂດຍ Lionel Richie ແລະ Shania Twain ແລະ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະໄດ້ໃຊ້ເພງນີ້ມອບໃຫ້ຄົນຮັກຂອງທ່ານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືການມອບຄວາມຮັກ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຄອຍໝັ່ນເຕີມຄວາມສຸ ກໃຫ້ກັນແລະກັນໃນທຸກໆໂອກາດ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະວັນ Valentine's ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ 14 ກຸມພາເທົ່ານັ້ນ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານມີຄວາມສຸກເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນຕະຫຼອດໄປ ພົບກັນໃໝ່ໃນສັບປະດ າໜ້າ ນອນຫຼັບຝັນຫວານ Happy Valentine's Day ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA
My love There's only you